ئۇيغۇرلارنىڭ يىگىرمىنچى ئەسىردىكى مىللىي ئازادلىق ۋە مۇستەقىللىق ئىنقىلابلىرىنىڭ تەقدىرى سوۋېتلار ئىتتىپاقىنىڭ جۇغراپىيەۋى سىياسىي ۋە خەلقئارا مۇناسىۋەت سىياسىي ستراتېگىيەلىرى بىلەن زىچ باغلانغاندەك، ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخىي تەتقىقاتلىرى ۋە مەتبۇئاتلىرىمۇ ئوخشاشلا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئەنە شۇ سىياسەتلىرى بىلەن گىرەلەشكەن. بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش تۆتىنچى يىلى موسكۋادىكى پەن نەشرىياتى تەرىپىدىن رۇس تىلىدا نەشر قىلىنىپ، كەڭ تارقىتىلغان سابىق شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى مىللىي ئارمىيىسىنىڭ مۇئاۋىن باش قوماندانى ۋە بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك بەشىنچى يىلدىن كېيىنكى خىتاي خەلق ئازادلىق ئارمىيىسىنىڭ گېنېرالى زۇنۇن تېيىپوفنىڭ ئەركىنلىك ئۈچۈن كۈرەشتە ماۋزۇلۇق باشتا موسكۋادا، ئارقىدىن ئۇيغۇر تىلىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش يەتتىنچى يىلى ئالمۇتىدا تارقىتىلىشى روشەن سىياسىي ئارقا كۆرۈنۈشكە ئىگىدۇر. بۇ مەخسۇس موسكۋانىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بويىچە يېزىلغان ۋە ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان كىتاب ئىدى دەيدۇ ئالمۇتىدا ياشايدىغان ئۇيغۇر تارىخى ۋە سىياسىي مەسىلىلىرى تەتقىقاتچىسى سابىق سوۋېت ئارمىيىسى پولكوۋنىكى قەھرىمان غوجامبەردى ئەپەندى.
شۇڭا موسكۋانىڭ بۇيرۇغى بولۇشى كېرەك. ئېنىق مېنىڭدە مەلۇمات يوق. زۇنۇن گېنېرال زۇنۇن تېيىپ باشلىق بىر گۇرۇپپا كىشىلەر شۇ ئازادلىق ئۈچۈن كۈرەش دېگەن كىتابنى يازغان ئەمدى ئۇنى كۆپ قىسقارتىپ براشور قىلىپ چىقاردى ئۇنىڭدىن باشقا جىق توقۇنۇشلار نېمىلەر بار قارام قارشىلىقلار ئاساسەن مانا مۇشۇنداق ئارقا كۆرۈنۈشى sovet ittifoqi bilan kommunistik sovet ittifoqi bilan kommunistik xitoy o'zaro urushga tayyorlik qiladi shu vaqtda sovet moskva navbatdagi qitim ئۇيغۇر كارتىسىنى ئىشلىتىشنى قارار قىلىدۇ.
ئۇنىڭ قارىشىچە، بۇ سوۋېت خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئىككىنچى يىلدىن باشلانغان ۋە جىددىيلەشكەن رەقىبلىك، سىياسىي توقۇنۇش، ھەتتا ھەربىي جەھەتتىكى توقۇنۇش ھەم ئۇرۇش قىلىش ۋەزىيىتى بىلەن زىچ باغلىنىشلىق ئىدى.
سوۋېت ئىتتىپاقى ئاستا ئاستا كوممۇنىستىك خىتاينى رەسمىي تەنقىد قىلىشقا باشلايدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ھەممىگە مەلۇمكى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئالتىنچى يىلى خىتايدا ئاتالمىش مەدەنىيەت ئىنقىلابى باشلىنىپ ماۋزېدۇڭ باشلىق سوۋېت ئىتتىپاقى چېگراسىغا ئەسكەرلەرنى كۆپەيتىش توپلاشنى كۈچەيتىدۇ مەسىلە بۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش توققۇزىنچى يىلى يۈز بېرىدۇ سوۋېت خىتاي چېگراسىدا ئىككى يەردە قوراللىق توقۇنۇش يۈز بېرىدۇ بىرى رۇسچە دامانسكىي دەيدۇ ئارال جېنباۋداۋ ئاتمىش توققۇزىنچى يىلى فېۋرال ئېيىدا يەردە يۈز بېرىدۇ شۇ يىلى ئاۋغۇستتا يازدا قازاقىستان چېگراسىدىكى مۇنۇ شەمەي ۋىلايىتىنىڭ جالاڭاش كۆل دېگەن يېرىدە يەنە توقۇنۇش بولىدۇ مانا مۇشۇ توقۇنۇشتىن كېيىن سوۋېت ئىتتىپاقى ئۇنىڭ سىياسىي ۋە ھەربىي رەھبەرلىرى ۋاقتىدا بىز ھەربىي ئالىي مەكتەپنى تاماملايدىغاننىڭ ئالدىدا تۇراتتۇق خىتاينى ئاساسىي دۈشمەن سۈپىتىدە ۋە ئۇرۇشقا تەييارلىق قىلىشقا باشلايدۇ ئۇنىڭ ئۆزۈم شاھىت بولدۇم. كېيىن يەتمىشىنچى يىللىرى سوۋېت ئىتتىپاقى تۈركىستان ھەربىي ئوكرۇگىدىن ئاشخاباد تەرەپتىن ئىككى تانكى دىۋىزىيەنى شۇ يىراق شەرققە ۋە ئوتتۇرا ئازىيانىڭ قازاقىستان چېگراسىغا قاراپ ئەسكەرلەرنى يۆتكەشكە باشلىدى. بىر ۋاقىتتا ئاتمىشىنچى يىللىرى قېچىپ چىققان مىللىي ئارمىيە ئوفىتسېرلىرىنى ۋە سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئوفىتسېرلىرىنى يىغىپ زاپاستىكى ئۇيغۇر دىۋىزىيىسىنى شەكىللەندۈرۈش بۇ ھازىرقى ئالماتى ۋىلايىتىنىڭ پانفىلوف ۋە مۇنىڭ ئاساسىي سارىئۆزەك تالدىقورغان يۆنىلىشىدە مۇنىڭ قاپچاغاينى مەركەز قىلغان ھەرىكەتلەر باشلاندى مانا شۇنىڭغا ئۇيغۇرلارنى كوممۇنىستىك ماۋ زېدۇڭ باشلىغان خىتاي كومپارتىيىسى خىتايغا قارشى قويۇش ئۈچۈن تەسىرلىك بىر كىتابلارنى چىقىرىش لازىم بولدى دەپ مانا شۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىشىنچى يىلغىچە پۈتۈنلەي خىتاينى ھەر جەھەتتىن قوللىغان سوۋېت ئىتتىپاقى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئىككىنچى يىللاردىن كېيىنكى سوۋېت خىتاي رەقىبلىك دەۋرىدە خىتاينى قوللاشتىن تامامەن ئەكسىچە يول تۇتتى مانا بۇ ئەكسىچە يول موسكۋانىڭ ئۇيغۇر تارىخى، ئۇيغۇر مەدەنىيىتى، ئۇيغۇرلارنىڭ تىل ئەدەبىياتى ۋە سەنئىتى قاتارلىق ساھەلەردىمۇ ئاكتىپ ئۆز ئىپادىسىنى كۆرسەتتى. ئەنە شۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىشىنچى سەكسىنىنچى يىللار ئارىسىدا ئۇيغۇر يازغۇچىلىرىنىڭ ئون توققۇزىنچى ۋە يىگىرمىنچى ئەسىردىكى مىللىي ئازادلىق ۋە مىللىي مۇستەقىللىق كۈرەشلىرىنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان تۈرلۈك ئەدەبىي ئەسەرلىرى مەسىلەن، زىيا سەمەدى، خىزمەت ئابدۇللىن، مەسۇمجان زۇلپىقاروف ۋە باشقىلارنىڭ تارىخىي رومانلىرى، پوۋېستلىرى ئارقا-ئارقىدىن نەشر قىلىنىپ تارقىتىلدى. قەھرىمان غوجامبەردىنىڭ ئېيتىشىچە، ئەدەبىيات ۋە سەنئەتتە ئەنە شۇ خىتاي مۇستەملىكىچىلىرىگە قارشى ئازادلىق كۈرىشى مۇھىم تېما بولدى. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش ئىككىنچى يىل شىنجاڭ ھەربىي رايونىنىڭ مۇئاۋىن شتاب باشلىقلىق ۋە خىتاي ئارمىيىسىنىڭ گېنېرال-مايورلۇق ئۇنۋانىنى تاشلاپ، سوۋېت ئىتتىپاقىغا كۆچۈپ، ئالمۇتىغا يەرلەشكەن زۇنۇن تېيىپوف بىر مەزگىل سىياسىي تەربىيە ئالغاندىن كېيىن زاۋۇتلاردا مەسئۇللۇق خىزمەتلىرىدە بولدى. ئۇ ئەنە شۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك بەش ئاتمىش ئىككىنچى يىللىرى ئارىسىدا كۆچۈپ يەرلەشكەن سابىق شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابىنىڭ بىر قىسىم كادىرلىرى يەنى ئۆز سەپداشلىرى بىلەن بىرلىكتە ئالمۇتىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى سەكسىنىنچى يىللاردا خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى سىياسەتلىرىگە قارشى ھەر خىل پائالىيەتلەردە ۋە تەشۋىقات ھەرىكەتلىرىدە بولغان ئىدى. سابىق شەرقىي تۈركىستان ئارمىيىسى ئوفىتسېرى، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىشىنچى سەكسىنىنچى يىللاردىكى قازاقىستان پەنلەر ئاكادېمىيىسىنىڭ ئۇيغۇرشۇناسلىق بۆلۈمى ۋە ئىنستىتۇتىدا خىزمەت قىلغان، مەرھۇم ئۇيغۇرشۇناس باتۇر ئەرشىدىنوف ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى ھايات ۋاقتىدا زۇنۇن تېيىپوفنىڭ ئەنە شۇ ئەركىنلىك ئۈچۈن كۈرەش ناملىق كىتابىنىڭ موسكۋانىڭ پىلانى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن ئىدى.
بۇ ئادەم كىتاب چىقىرىمەن دەپ ئۆزىنىڭ ئەسلىمىلىرى بار. شەرقىي تۈركىستان يېرىدە دەپ نام قويدى. باشقىلار. كىتابقا بولغان نامى باشقىچە. سوۋېتنىڭ ئادىمى شەرقىي تۈركىستان توغرۇلۇق يېزىۋاتىدۇ دېگەن ماۋزۇدا بۇ. ئەنە ئىچكىدىن تارتىپ يېزىشقا باشلىغاندا نۇرغۇن يازغۇچىلار ياردەم قىلغان. بۇ يەردىمۇ ياردەم قىلدى. ئۇنىڭ سترۇكتۇرىسى، تىلى، ھېلى بىللە يازغۇچىلار كۆرۈپ نەچچە ئۆزگەرتكەن كىتاب. ئاخىرى بىر يەردە چىقتى. ئاۋۋال ئورۇسچە چىقتى، ئۇيغۇرچىسىنى چىقارمىدى بۇلار. كېيىن ئورۇسچە چىققاندىن كېيىن ئورۇسچىنى تەرجىمە قىلدى، ئاخىرى چىقار.
ئۇيغۇرچە ۋارىيانتى بار، ئۇنىمىدى. زۇنۇن تېيىپوفنىڭ مەزكۇر ئەسلىمىسى رۇس تىلىدا ئەركىنلىك ئۈچۈن كۈرەشتە دەپ ئاتالغان بولسا، ئالمۇتىدا ئۇيغۇر تىلىدا چىققاندا شەرقىي تۈركىستان يېرىدە دەپ نام بېرىلگەن ئىدى. بۇنىڭدا ئۇيغۇرچىدىكى بىر قىسىم مەزمۇنلار ئازراق تولۇقلانغان. ئۇيغۇر تارىخىي شەخسلىرى قامۇسى قاتارلىق بىر يۈرۈش ئەسەرلەرنىڭ تۈزگۈچىسى ۋە مۇئەللىپى، ئالمۇتىدىكى پروفېسسور ئابدۇللا سامساقوف ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە، زۇنۇن تېيىپوفنىڭ بۇ ئەسىرى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆت، قىرىق توققۇزىنچى يىللىرىدىكى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى ۋە ئىنقىلابى ھەققىدىكى بىر قەدەر ئىشەنچلىك پاكىتلار بىلەن يېزىلغان ئەسەر بولۇپ، ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، ئۇ زۇنۇن تېيىپوفنىڭ بۇ ئەسىرىدىن ئۆزى تۈزگەن قامۇسقا كۆپلىگەن ئۇچۇرلارنى كىرگۈزگەن. شۇ مەن
قامۇس يېزىش جەريانىدا زۇنۇن تېيىپوفنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش تۆتىنچى يىلى موسكۋادا چىققان بۇ كىتابىنى قايتىدىن ئوقۇپ چىقتىم. سەۋەب، ئۇنىڭدىن بۇرۇن، ئۇنىڭدىن كېيىن شەرقىي تۈركىستان توغرۇلۇق يېزىلغان كىتابلار بىلەن تونۇشۇپ چىقىپ، مۇشۇ كىتابنى ئاساسلىق ھالدا ئېلىپ پايدىلانسام بولىدىكەن دەپ، زۇنۇن تېيىپوفنىڭ كىتابىنى پايدىلىنىپ ۋە باشقا ئاپتورلارنى پايدىلانغان ھالدا شەرقىي تۈركىستان شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتى دېگەن ئىككى ماقالىنى يېزىپ چىقتىم يېزىپ چىقىپ ئۆزۈمنىڭ ئېنسىكلوپېدىيەگە كىرگۈزدۈم ئۆزۈمگە شەرت قويغانمەن سەۋەب بۇ ئېنسىكلوپېدىيە بولغانلىقى ئۈچۈن ئىنتايىن قىسقا ئىنفورماتسىيە بېرىش كېرەك شۇنىڭ ئۈچۈن كۆپ ئىزدىنىپ ئىزدىنىپ ئىزدىنىپ مۇشۇ زۇنۇن تېيىپوفنىڭكى كىتابىما بىر بروشيۇرا، كىچىك كىتابچە بولۇپ چىققانلىقتىن ئۇما ھەجمى نايتى ئاز ۋە قىسقا مول چوڭقۇر بېرىلگەن دەپ ئاساسلىق مۇشۇ زۇنۇن تېيىپوفنىڭ كىتابىنى پايدىلاندىم ۋە باشقىمۇ ئاپتورلار بار ئۇ كىتابنىڭ ئاخىرىسىدا پايدىلانغان ماتېرىياللاردا بېرىلدى.
ئەسلىدە سوۋېت ئىتتىپاقى باشتىن ئاخىرى ئۆزلىرىنىڭ شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابىغا ياردەم بەرگەنلىكى ۋە قوللىغانلىقىنى ئىزچىل يوشۇرغان ۋە مەخپىي تۇتقان ئىدى. ئەمما نېمە بولۇپ بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىللاردا يەنى سوۋېت خىتاي دۈشمەنلىك دەۋرىگە كەلگەندە زۇنۇن تېيىپوفنىڭ بۇ كىتابى رۇس ۋە ئۇيغۇر تىلدا نەشر قىلىندى. بۇ تارىخ موسكۋاغا نېمىگە كېرەك بولۇپ قالدى؟ بۇنىڭ سەۋەبى ھەققىدە قەھرىمان غوجەمبەردى ئۆز قاراشلىرىنى بايان قىلدى.
سوۋېت خىتاي مۇناسىۋىتى ئۇرۇشقا قاراپ يۈزلەنگەندىن كېيىن ھەر خىل تەييارلىقلار باشلاندى، ھەربىي تەييارلىق. سوۋېت ئىتتىپاقى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆت قىرىق توققۇزىنچى يىللىرى ئۆزى بەرگەن بارلىق ياردەم ئومۇمەن ئۆزىنىڭ سىياسىتىنى قەتئىي مەخپىي تۇتقان بولسا بولسا ئەمدى ۋەزىيەتتە بۇ سوۋېت ئىتتىپاقى ئۇيغۇرلارنى ئىلھاملاندۇرۇش ئومۇمەن سوۋېت ئىتتىپاقىنى خىتايغا قارشى ئۇرۇشقا تەييارلىق قىلىش ئۈچۈن كۆپ ئاشۇنداق ماتېرىياللارنى ئۇ يەردە بۇ ئۇيغۇرلار يازغاندىن باشقا باشقا مىللەتلەر سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مۇتەخەسسىسلىرى مەركىزىي ئاممىۋىي ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدا ئىنتايىن كۆپ ماتېرىياللارنى، كىتابلارنى، بروشيۇرالارنى شۇ ۋاقىتتا نەشر قىلدى. ئۇ ھەم ھەربىي تەييارلىقنىڭ قېشىدا ئىدېئولوگىيە تەييارلىق، پسىخولوگىيە تەييارلىق ماڭدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا مەلۇم دەرىجىدە سوۋېت ئىتتىپاقى

خىتاينىڭ قانداق ئۇيغۇرلارنى مۇستەملىكە قىلىۋالغىنى، ئەزگىنى، زورلۇق زوملۇقلىرى. شۇنىڭ ئۈچۈن مۇشۇنداق زۇنۇن تېيىپتەك يازغان ئومۇمەن تارىخ بويىچە شۇ ۋاقىتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي ئازادلىق كۈرىشىگە ئائىت ئىنتايىن كۆپ كىتابلار شۇ زاماندا چىقتى. مۇشۇنداق بۇنىڭ بىر ئارقا كۆرۈنۈشى بار. رۇسچە ئەركىنلىك ئۈچۈن كۈرەشتە جەمئىي بىر يۈز يىگىرمە بەت بولسا ئۇيغۇرچە شەرقىي تۈركىستان يېرىدە بىر يۈز ئوتتۇز بەش بەت بولۇپ جەمئىي ئۈچ بابتىن تەركىپ تاپقان كىتابتا شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابىنىڭ باشلىنىشى ئازادلىق تەشكىلاتىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋە پائالىيەتلىرى قىرىق تۆتىنچى يىل يەتتىنچى نويابىر غۇلجا قوزغىلىڭى شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشى ئۈچ فرونت ئۇرۇشى بىرلەشمە ھۆكۈمەت بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق يەتتە قىرىق توققۇزىنچى يىللىرىدىكى ئەخمەتجان قاسىمى باشچىلىقىدىكى كۈرەشلەر ئەخمەتجان قاسىمى قاتارلىقلارنىڭ ئۆلۈمىدىن كېيىن خىتاي كامپارتىيىسىنىڭ شەرقىي تۈركىستاننى ئىگىلىشى قاتارلىق پۈتۈن تارىخىي جەريانلار بىر قەدەر ئىخچام يورۇتۇلغان ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر تارىخ تەتقىقاتچىسى فاروق تاران ئەپەندىنىڭ قارىشىچە زۇنۇن تېيىپوف شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابىدىكى مۇھىم شەخس بولغاچقا ئۇنىڭ بايانلىرى ئىشەنچلىك ۋە پاكىتلىق بولۇش رولىغا ئىگىدۇر ئەمدى گېنېرال زۇنۇن تېيىپوۋنىڭكى يەتمىشىنچى يىللاردا ئۇنداق تەپسىلىي بىر ئەسلىمىنى ئوتتۇرىغا چىقىرالىشى ۋە بۇ ئەسلىمە يېزىلغان چاغدا زۇنۇن تېيىپوۋنىڭكى خىتاي كونترولى ئاستىدىكى شەرقىي تۈركىستاندا ئەمەس، بەلكى سوۋېت ئىتتىپاقىدا بولۇشى زۇنۇن تېيىپوۋنى بىر چىققىلى بولمايدىغان سىياسىي رامكىدىن قۇتۇلدۇردى. دەپ ئېيتىشقا بولىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا يەنە زۇنۇن تېيىپوفنىڭكى ئەينى چاغدا شەرقىي تۈركىستان ھۆكۈمىتى، شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئارمىيەسىدە يۇقىرى ئورۇنلاردا خىزمەت قىلغانلىقى، مۇھىم سىياسىي قارارلارنىڭكى ئارقا كۆرۈنۈشىدىن خەۋەردار ئىكەنلىكى، ھەتتا بەزى سىياسىي قارارلارغا ئۆزىنىڭكى بىۋاسىتە ئارىلاشقانلىقى، مەزكۇر ئەسلىمىنىڭكى ناھايىتى كەڭ دائىرىلىك بولۇشى، تەپسىلىي بولۇشى شۇنداقلا ماتېرىياللىق قىممىتىنى تېخىمۇ ئاشۇرىدۇ دەپ ئويلايمەن. زۇنۇن تېيىپوفنىڭ مەزكۇر ئەسلىمىسى ئەنە شۇ شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى تارىخىنى تەتقىق قىلىشتىكى مۇھىم مەنبەلەرنىڭ بىرىگە ئايلىنىپ، نۆۋەتتە خەلقئارادىكى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ پايدىلىنىش ئەسەرلەر قاتارىدىن ئورۇن ئالماقتا.